ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນແລະເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມ ຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາໄດ້ຊົມໄດ້ຟັງການໂຄສະນາອາຫານ ຫຼື ນົມທີ່ເສີມແຄວຊຽມ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແລະກະດູກແຂງແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະມີຄົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍເປັນຫ່ວງເລື່ອງກະດູກຜ່ອຍ ໂດຍສະເພ າະທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດເບິ່ງ ທ່ານໝໍຈະສ່ອງກະດູກ ແລະສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ກະດູກເລີ່ມຜ່ອຍຫຼືຜ່ອຍແລ້ວ ມີຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດ ໃຫ້ແຄວຊຽມລະລາຍໄປຈາກກະດູກແລະແຂ້ວຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ແຄວຊຽມເປັນທາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະດູກແລະແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ກະດູກແລະແຂ້ວແຂງແຮງ ແຄວຊຽມຈຳນວນໜຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດແຂງໂຕ ເມື່ອໄດ້ຮັບບາດແຜ ແຄວຊຽມຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນມີພະລັງ ເມື່ອຂາດແຄວຊຽມຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ ແລະແຄວຊຽມຍັງຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດອາຊິດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອີກດ້ວຍ ສາເຫ ດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແມ່ນເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະໂປຣຕີນເປັນອາຫານທີ່ ມີຄວາມເປັນກົດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍຈະມີຄວາມເປັນກົດສູງຂຶ້ນ ເປັນອັນ ຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນລົງໄປນັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດສະພາບຄວາມເປັນກົດ ແຕ່ຖ້າແຄວຊຽມທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະດຶງເອົາແຄວຊ ຽມຈາກກະດູກມາໃຊ້ ຖ້າອາການນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກະດູກຫຼຸດລົງໄດ້ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ອາການກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມຈຳພວກນ້ຳອັດລົມ ໂຊດາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານເຄມີ ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານັ້ນມີກົດຫຼາຍຊະນິດປະສົມຢູ່ ເຊັ່ນ ກົດຟອສຟໍຣິກ ເປັນຕົ້ນ ການດື່ມນ້ຳຊາ ກາເ ຟ ແລະ ເຫຼົ້າເບຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນເພດ ກໍມີຜົນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ຮັກສາປະລິມານແຄວຊຽມໃນກະດູກອີກດ້ວຍ ຮໍໂມນເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດລົງເມື່ ອຄົນເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ກະດູກບາງ ແລະ ແຕກຫັກງ່າຍ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນເຖົ້າມີອາການແບບນີ້ຍ້ອນກະດູກບາງ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມ ຕຶງຄຽດສູງ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍປະລິມານແຄວຊຽມຫຼາຍຂຶ້ນຄືກັນ ຄົນທົ່ວໄປເມື່ອອາຍຸຜ່ານໄວກາງຄົນໄປແລ້ວ ກະດູກຈະບໍ່ແຂງແຮງຄືເກົ່າ ແຕ່ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວໄຮ່ຊາວນາທີ່ອອກກຳລັງໃນການເຮັດ ວຽກຕະຫຼອດເວລາ ຈະບໍ່ມີບັນຫາດ້ານການອອກກຳລັງກາຍ ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວກໍແຂງແຮງ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຕະ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຄວນຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເ ພາະການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກັບສະສົມແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ການເກັບສະສົມແຄວຊຽມກໍຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າ ອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປກໍມີຜົນເສຍໄດ້ຄືກັນ ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ແລ່ນມາຣາທອນ ເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນໝົດກ່ອນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນ ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ແຄວ ຊຽມໄວຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທຸກປະເພດ ທຸກໄວຈຶ່ງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນກະດູກຜ່ອຍໄດ້ດີ ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຈະມີກະດູກທີ່ແຂງແຮງ ສາເ ຫດຂອງກະດູກເຊື່ອມອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍຄື ການສູບຢາ ການດື່ມເຫຼົ້າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອິນ ແລະ ຢາບາງຊະນິດກໍເຮັດໃຫ້ກະດູກເຊື່ອມໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ການກິນປາໂຕນ້ອ ຍໆພ້ອມທັງກະດູກ ແລະ ການດື່ມນົມຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມສູງ ສຳລັບນົມນັ້ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດດູດຊຶມແຄວຊຽມທີ່ມີຢູ່ໃນນົມນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ມີການສຶກ ສາພົບວ່າ ປະລິມານ 60 ເປີເຊັນ ຫາ 80 ເປີເຊັນຂອງແຄວຊຽມຖືກຂັບຖ່າຍອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ ການດື່ມນົມຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ເພາະການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ນອ ກຈາກນີ້ ວິຕາມິນດີ ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການດູດຊຶມແຄລຊຽມຂອງຮ່າງກາຍ ການຮັບເອົາແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າກໍຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ສະພາບຄວາມເປັນກົດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ກໍມີສ່ວນສຳຄັນ ຖ້າກະເພາະມີຄວາມເປັນກົດຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄລຊຽມຫຼຸດລົງເຊັ່ນ ອາຫານຈຳພວກໄຂມັນສູງ ຫຼື ມີສານຟົສຟໍຣັດສູງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບແຄລຊຽມຕາ ມທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານຈຳພວກພືດຜັກສີຂຽວ ພືດທີ່ມີເສັ້ນໃຍ ແລະ ໝາກໄມ້ສົ້ມຊະນິດຕ່າງໆ ມີແຄລຊຽມຫຼາຍ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄລຊຽມ ແຕ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບຂອງກາ ນດູດຊຶມແຄລຊຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຄລຊຽມທີ່ພຽງພໍ ເອົາລະທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດຕອນນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງພວກ ເຮົາໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ
ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມີຄຳຖາມໂລກແຕກຄຳຖາມໜຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີພາສາໃນໂລກຢ່າງມາກມາຍ ມີການປະມານ ສະຖານະການຂອງອົງກອນໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າ ອິນໂນລອກ ຊຶ່ງອອກສຳຫຼວດການໃຊ້ ພາສາຂອງຊາວໂລກມາ 50 ປີ ກ່າວວ່າ ມີພາສາຂອງມະນຸດຢູ່ໃນໂລກເຮົານີ້ຮ່ວມກັນແລ້ວປະມານຈັກ 6,912 ພາສາ ໃນຈຳນວນພາສາເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງອອກເປັນສ່ວນໆ ດັ່ງນີ້ ຄື ອາຟຣິກາ 2,902 ພາສາ ອາເມຣິກາ 1,002 ພາສາ ເ ອເຊຍ 2,000 269 ພາສາ ຢູໂຣບ 239 ພາສາ ແປຊີຟິກ 1,310 ພາສາ ສ່ວນພາສາທີ່ມີຄົນເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ 30 ພາສາຄື ພາສາຈີນກາງ ເວົ້າເປັນພາສາທີໜຶ່ງ 873 ລ້ານຄົນ ແລະ ເວົ້າເປັນພາສາທີສອງ 178 ລ້ານ ລວມ 1,051 ຄົນ ພາສາອັງກິດ ເວົ້ າເປັນພາສາທີໜຶ່ງ 340 ລ້ານຄົນ ເວົ້າເປັນພາສາທີສອງ 168 ລ້ານຄົນ ລວມ 508 ລ້ານຄົນ ພາສາຮິນດູ ເວົ້າເປັນພາສາທີໜຶ່ງ 242 ລ້ານຄົນ ເວົ້າເປັນພາສາທີສອງ 224 ລ້ານຄົນ ລວມ 466 ລ້ານຄົນ ພາສາອາຣາບິກໂດຍລວມທັງໝົ ດ ເວົ້າເປັນພາສາທີໜຶ່ງ 206 ລ້ານຄົນ ເວົ້າເປັນພາສາທີສອງ 246 ລ້ານຄົນ ຮວມ 452 ລ້ານຄົນ ແລະ ພາສາທີ່ມີຄົນເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບຫົກຄື ພາສາສະເປນ ມີຄົນເວົ້າເປັນພາສາທີໜຶ່ງ 322 ລ້ານຄົນ ເປັນພາສາທີສອ ງ 60 ລ້ານຄົນ ຮວມ 382 ລ້ານຄົນ ແລະ ປະເທດທີ່ມີພາສາທີ່ເວົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຫ້າອັນດັບແລກຄື ປາປົວນິວກີນີ ຈຳນວນ 820 ພາສາ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນອັນດັບສອງ 742 ພາສາ ປະເທດໄນຈີເຣຍ ຈຳນວນ 516 ພາສາ ອິນ ເດຍ 427 ພາສາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ 111 ພາສາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ 311 ພາສາ ສ່ວນປະເທດລາວຂອງເຮົາ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມີຈັກພາສາ ອາດຈະມີຫຼາຍພາສາ ແຕ່ພາສາທີ່ໃຊ້ເປັນທາງການ ແມ່ນມີພຽງພາສາດຽ ວ ສະມາຄົມພະຄຣິສຕະທຳສາກົນ ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ພິມ ແລະ ແຈກຈຳໜ່າຍພະວັດຈະນະຄຳສອນຂອງພະເຈົ້າ ຫຼື ພະຄຳພີຂອງພະຄຣິສຕະສາສະໜາ ໄດ້ແປພະຄຳພີໄບເບິນແລ້ວ 2,197 ພາສາ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ສາເຫດ ຂອງການທີ່ມີພາສາມາກມາຍຂະໜາດນີ້ຄືອັນໃດ ມີບັນທຶກຢູ່ໃນພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກນ້ຳຖ້ວມໂລກ ມະນຸດກໍແຜ່ຂະຫຍາຍເຜົ່າພັນຫຼາຍຂຶ້ນ ມີຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອໃນພະເຈົ້າຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສົນໃຈໃນຄຳສັນຍາຂອງພະເຈົ້າ ທີ່ບອກວ່ານ້ຳຈະບໍ່ຖ້ວມໂລກອີກ ຮຸ້ງທີ່ພາດຜ່ານທ້ອງຟ້າເປັນພະຍານໃນເລື່ອງນີ້ ແຕ່ມະນຸດກໍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອ ພວກເຂົາຫັນໄປກາບໄຫວ້ພະທີ່ເຮັດດ້ວຍດິນຈີ່ ຊີມັງ ຫຼື ໄມ້ທີ່ແກະສະຫຼັກ ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າ ແລະ ຄິດຈະຕໍ່ສູ້ກັບພະອົງ ດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຖ້າສ້າງຫໍທີ່ສູງທຽມຟ້າ ແມ້ພະເຈົ້າຈະສົ່ງນ້ຳລົງມາລ້າງໂລກ ພວກເຂົາກໍບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວອີກແລ້ວ ເມື່ອມີຄວາມ ຊົ່ວຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ ກໍລະບາດໄປທົ່ວຢ່າງງ່າຍດາຍ ເພາະມະນຸດເວົ້າພາສາດຽວກັນ ເໝືອນກັບທີ່ເຮົາເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີບໍ່ງາມ ຂອງໂລກໃນທຸກວັນນີ້ ເຮົາເຫັນການຮຽນແບບແຟຊັ່ນ ການເລ່ນເກມທີ່ເປັນອັນຕະ ລາຍ ການຮຽນແບບເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຂັດແຍ່ງກັບສິນລະທຳ ສາມາດຖ່າຍທອດແກ່ກັນແລະກັນໄດ້ທົ່ວໂລກພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ເພາະລະບົບການສື່ສານທີ່ເຂົ້າເຖິງກັນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະທາງອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ດີບໍ່ງາມທັງຫຼາຍ ສາມາດຖ່າຍທອດຈາກຊີກໂລກໜຶ່ງໄປຍັງອີກຟາກໜຶ່ງໄດ້ ພາຍໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອື່ນທີ່ໃຊ້ໃນອິນເຕີເນັດເປັນພາສາຂອງໂລກໄປແລ້ວ ກາ ນສື່ສານຈຶ່ງງ່າຍຂຶ້ນ ໃນສະໄໝນັ້ນກໍເໝືອນກັນ ເມື່ອມະນຸດເວົ້າພາສາດຽວກັນ ການສື່ສານຈຶ່ງງ່າຍດາຍ ການຖ່າຍທອດສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມບາບ ຈຶ່ງເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ໄວວາເໝືອນກັນ ເມື່ອຄວາມຄິດທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບພະເຈົ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນແລ້ວວ່າຄວາມຊົ່ວຈະລະບາດໄປຢ່າງໄວວາ ຄົນດີໆກໍຈະຕ້ອງຖືກຊັກຈູງໃຫ້ເຮັດຜິດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ອາດຈະເຮັດບາບ ແລະ ພິນາດໄປກັບ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດສັບສົນ ທ່ານຜູ້ຟັງລອງນຶກເບິ່ງພາບຂອງຝາຍທີ່ຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ເມື່ອສ້າງຝາຍຂຶ້ນມາ ເປັນຫຍັງ ນ້ຳຈຶ່ງຄ່ອຍໄຫຼຊ້າລົງ ດັ່ງ ນັ້ນ ພະເຈົ້າຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາສາຂອງມະນຸດສັບສົນ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຕ່າງກໍກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມກຸ່ມ ແລະ ຄົນທີ່ເວົ້າພາສາດຽວກັນກໍແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກເຊັ່ນດຽວກັນ ການສຶກສາຂອງນັກສາ ສະໜາສາດ ເຂົາພົບວ່າ ພາສາຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງເປັນພາສາຫຼັກໃຫຍ່ ມີຮາກເຫງົ້າມາຈາກບ່ອນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມພາສາເຊເມຕິກ ຂ້າພະເຈົ້າຍົກຕົວຢ່າງຄຳວ່າ ແມ່ ພໍ່ ຂອງພາສາຂອງປະເທດແຖບ ເອເຊຍ ເຮົາຈະມີສຽງຄ້າຍໆຄືກັນ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສຶກສາຫຼືບໍ່ ເຮົາໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າສາເຫດຂອງພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ ມາຈາກຄວາມບາບຂອງມະນຸດທີ່ເຂົາຂັດຂືນພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕໍ່ສູ້ພຣະອົງ ຖ້າມີອັ ນໃດໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ສູ້ກັບພຣະເຈົ້າ ມີສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໃດໆຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຢ່າສູ່ໃຫ້ມັນລະບາດໄປສູ່ຄົນອື່ນ ເຮົາຕ້ອງຢຸດ ແລະ ຢັບຢັ້ງມັນເອົາໄວ້ ໂດຍສະເພາະແ ລ້ວກັບເດັກນ້ອຍ ຫຼື ລູກໆຫຼານໆຂອງເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປ ແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມລມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ